You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ພະລັງວັງຊາການແຊກແຊງປະເທດຕົງກາ ໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຮ້ອນວົນຂຶ້ນແລ້ວ ປະເທດຕົງກາເປັນປະເທດໝູ່ເກາະປະເທດໜຶ່ງໃນຂົງເຂດມະຫາ ສະໝຸດປາຊີຟິກ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໄກຫ່າງຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍພໍປານໃດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເທທອກເງິນຄຳປະມານ 2,500 ລ້ານໂດ ລາ ໃສ່ຂົງເຂດປາຊີຟິກ ຄືໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢືມ ໜີ້ສິນທີ່ປະເທດຕົງກາ ຕິດກັບປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີຫຼາຍເຖິງປະມານ 1 ສ່ວນ 4 ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນ GDP ຂອງປ ະເທດຕົງກາ ນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂຶ້ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຕົງກາໂດຍປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ອາດກໍເປັນການນາບຂູ່ປະເທດຕົງກາໃນອະນາຄົດດ້ວຍ ຕົງກາເປັນ ປະເທດໝູ່ເກາະທີ່ງຽບໆ ແລະ ໂດດດ່ຽວໃນຂົງເຂດ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໂດຍມີໝູ່ບ້ານຕ່າງໆກະຈຸກກະຈາຍຢູ່ ໂດຍມີໂບດຕ່າງໆໄປນຳ ຕົງກາມີພົນລະເມືອງກາຍ 100,000 ຄົນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ມັນກໍມີວີ່ແວວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ ເຫັນທີ່ຮ້ອນວົນຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບວ່າມະຫາອຳນາດຕ່າງໆ ມີພະລັງວັງຊາໃນຕົງກາ ຫຼາຍປານໃດກັນແທ້ ໃນປະເທດຕົງກາ ມີຫ້ອງການລັດຖະບານໃໝ່ທີ່ປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສ້າງໃຫ້ ໂດຍຟຣີໆ 15 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ຕົງກາຢືມເງິນຢືມຄຳເຖິງປະມານ 150 ລ້ານໂດລາ ທ່ານທິຊິນາ ຟູໂກ ອະດີດສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນຕົງກາເວົ້າວ່ າ And now we are hassling with it because it's How can we pay that off? And it's ທ່ານຫ່ວງໃຍວ່າການໃຫ້ຢືມເງິນນັ້ນ ເປັນກັບເປັນແຮ້ວອັນໜຶ່ງ ສະຫາຍຫວັງ ບົວດົງ ເອກະລາຊະທູດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນຕົງກາ

ຮ່ອງຮອຍຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ແຜ່ຜາຍອອກໂພດໄປ ຫຼາຍຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍໃນຕົງກາ ມີຄົນຈີນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ບໍລິການສິ່ງທີ່ເປັນສິນຄ້າຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໂດຍສະ ເພາະເລີຍ ແລະ ມັນກໍເປັນໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ອີກ ໂອລາ ກົວລອຍ ທີ່ເປັນຜູ້ກະທຳການທ່ອງທ່ຽວໃນຕົງກາເວົ້າວ່າ Our food supplies, mostly they're Chinese, like retail shops, they're 99% Chinese owners. ຄົນຈີນຄວບຄຸມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານກິນ ໃນປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແມ່ນວ່າຄົນຈີນກໍແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍອອກໄ ປທົ່ວປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທັງຄົນ ທັງຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ທັງເສດຖະກິດ ທັງການຄ້າ ທັງພະລັງວັງຊາຕ່າງໆ ຮ້ອຍແປດພັນແນວ ຈົນວ່າຄົນລາວຈົ່ມກັນໄປທົ່ວປະເທດແລ້ວບັ ດນີ້ ດັ່ງມີການວິພາກວິຈານຜ່ານໂຊຊຽວມີເດຍຕ່າງໆວ່າ ການສຳປະທານທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ຈີນ